ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນ ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍຈະຈັບຈ່າຍເງິນຄຳ 5,000 ລ້ານໂດລາ ໃສ່ເຄຫະສະຖານສຳລັບຄົນທຸກຄົນຍາກ ແລະ ມີບັນຫາ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລະ 14 ປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊີປາຊີຟິກ ເ ຊັນຂໍ້ຕົກລົງເຫັນດີກັນ ອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງ ຈອນສັນ ມືດີມືເດັ່ນດ້ານຕີກ໊ອບ ໄດ້ສີ່ສະໂຕຣກນຳໜ້າເຂົ້າສູ່ຮອບຟາຍນອລຂອງການແຂ່ງຂັນຕີກ໊ອບມາສເຕີ ຂ່າວທົ່ວໄປ ລັດຖະບານລັດວິກຕໍເຣຍຈະຈັບຈ່າຍ ເງິນຄຳ 5,300 ລ້ານໂດລາ ໃສ່ດ້ານເຄຫະສະຖານບ້ານຊ່ອງແກ່ຄົນທີ່ດ້ອຍລາຍໄດ້ ແລະ ມີບັນຫາ ນີ້ໄດ້ຊື່ລືນາມວ່າແມ່ນການໝູນເງິນໝູນຄຳອັນມາກມາຍທີ່ສຸດເປັນປະຫວັດການ ໃນດ້ານເຄຫະສະຖານຂອງປວ ງຊົນໃນປະເທດອົສເຕຣເລຍ ເຮືອນໜຶ່ງພັນຫຼັງຈະມີໄວ້ແກ່ຄົນພື້ນເມືອງອົສເຕຣເລຍ ສອງພັນຫຼັງຄາແມ່ນສຳລັບຄົນທີ່ເຈັບໂຊໃນດ້ານປະສາດ ແລະ ໜຶ່ງພັນຫຼັງຈະແມ່ນສຳລັບຄົນທີ່ລອດມາຈາກຄວາມຮຸນ ແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ

ທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການເຈລະຈາກັນຕ່າງໆ ຄົນນັບເປັນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນທີ່ສະໜັບສະໜູນປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຕົ້າໂຮມກັນເດີນຂະບວນປະທ້ວງຂຶ້ນໃນກຸງວໍຊິງຕັນ ສ ະໜັບສະໜູນການທີ່ປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ອ້າງວ່າການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ມີການສໍ້ໂກງກັນ ຜູ້ທີ່ປະທ້ວງນັ້ນແກວ່ງທຸງ ແລະ ຮ້ອງໂຮ USA four more years ເມື່ອທີ່ໂດນັ ລ ທຣຳ ແກວ່ງມືໃສ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈາກປ່ອງຢ້ຽມໃນລົດຄັນໜຶ່ງ ເມື່ອຂະບວນລົດຂອງທ່ານແລ່ນຜ່ານພວກເຂົາເຈົ້າໄປ ລັດຖະບານອົສເຕຣເລຍຍຶດໝັ້ນກັບການນຳເອົາຄົນອົສເຕຣລຽນກັບຄືນສູ່ປະເທດອົ ສເຕຣເລຍ ຄົນອົສເຕຣລຽນເຫຼົ່ານີ້ຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແຕ່ຂະແໜງການສຶກສາອົສເຕຣເລຍຖືກບອກໃຫ້ປະສານກັນກັບລັດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບນັກຮຽນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ສູນເສຍໄປແລ້ວ ເກືອບເຕັມໆ 17 ມື້ມາແລ້ວ ວິກຕໍເຣຍບໍ່ມີໃຜເປັນໂຄວິດ-19 ທັງກໍບໍ່ມີໃຜຕາຍຍ້ອນອີກດ້ວຍ ແຕ່ສາມລາຍທີ່ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວຍັງຢູ່ໃນລັດວິກຕໍເຣຍຢູ່ ທ່ານ ແມັກໂກວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Western Australia ເວົ້າວ່າ ຄົນທີ່ໄປຮອດໄປເຖິງ Western Australia ມີຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍທີ່ຈະນຳເອົາໂຄໂຣນາໄວຣັສໄປສູ່ລັດ Western Australia ໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ ທີ 14 ຄົນບໍ່ຫຼຸດ 2,000 ຄົນໄປຮອດໄປເຖິງ Western Australia

ກັບຄືນໄປລັອກດາວອີກໃໝ່ ສຳລັບເປັນຢ່າງໜ້ອຍສອງສັບປະດາເຄິ່ງ ຍ້ອນທີ່ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ທະວີຂຶ້ນ ລັອກດາວນັ້ນຈະມີຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 17 ຂອງເດືອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ອອສເຕຣຍມີຄົນເປັນໂຄ ວິດ-19 9,500 ຄົນ ອັງກິດມີເປັນ 2,860 ຄົນ ທີ່ເປັນໃໝ່ ແລະ ຕາຍຍ້ອນແລ້ວ 462 ຄົນ ຫຼາຍໆເຂດແດນໃນປະເທດອີຕາລີຖືກປະກາດວ່າເປັນເຂດຮ້ອນວຸ້ນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຊຸມຊົນຄົນຮິນດູໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີສະເຫຼີມສະຫຼອ ງບຸນດີວາລີ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ບຸນປະຈຳປີນັ້ນ ຕາມປົກກະຕິມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມມາກມາຍ ແຕ່ໃນປີນີ້ ບຸນນັ້ນເຮັດນ້ອຍລົງເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂ ຄວິດ-19 ດຣ ຢາດູ ຊິງ

ອີທີໂອເປຍແຜ່ຜາຍຂ້າມເຂົ້າໄປໃນປະເທດຊູດານແລ້ວ ອົບພະຍົບອີທີໂອເປຍປະມານ 11,000 ຄົນ ປົບຫຼົບໜີເຂົ້າໄປໃນປະເທດຊູດານ ໂດຍຍ່າງເອົາ ແລະ ໂດຍທາງລົດລາຕ່າງໆ ແລະ ທາງການຊູດານກໍຕຽມໂ ຕໃສ່ອົບພະຍົບນັ້ນແລ້ວ ຟາບຣິກ ທິຊາເຟ ທີ່ເປັນອົບພະຍົບ Tigray ທີ່ໄປຮອດໄປເຖິງສູນອົບພະຍົບອີທີໂອເປຍໃໝ່ໆ ເວົ້າວ່າ Even if the central government is uh, cooperate with

ຄືກ້າມເນື້ອສັນຫຼັງຕາຍໄປ ໃນໄວໆນີ້ຈະໄດ້ຢູກຢາທີ່ປ່ຽນແປງຊີວິດຜ່ານໂຄງການ PBS ໂດຍມີການຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າຢູກຢານັ້ນໂດຍ PBS ຢາປິ່ນປົວນັ້ນທີ່ມີຊື່ວ່າ Spinraza ແມ່ນມີລາຄາເຖິງ 367,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ທ່ານເວົ້າວ່າໃນການ ຊົດຊ່ວຍລາຄາຢານັ້ນ ບັດນີ້ຈະມີດ້ວຍຄ່າກວດເດັກເລັກເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກນ້ອຍອ່ອນ ທີ່ເປັນ SMA ຊະນິດຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ກ່ອນທີ່ຈະມີວີ່ແວວຂຶ້ນ ກິລາ Dustin Johnson ມືດີມືເດັ່ນທີ່ສຸດໃນດ້ານກັອຟ ໄດ້ສີ່ສະໂຕຣກ ກ້າວເຂົ້າສູ່ ຮອບ Final ຂອງການຕີກັອຟມາສເຕີຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ Cameron Smith ມືດີມືເດັ່ນຂອງປະເທດອົດສະຕຣາລີກໍເຂົ້າຮອບ Final ນັ້ນດ້ວຍ ຂ່າວນ້ຳເງິນ ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເທົ່າກັນກັບ 73 ເຊັນສະຫະລັດອາ ເມລິກາ 0.61 ຢູໂຣ 4.80 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 16,841.27 ດົງຫວຽດນາມ 2,943.14 ຣຽວຂະເໝນ 21.92 ບາດໄທ 6,729.24 ກີບລາວ ດິນຟ້າອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ ແມລເບີນ ແຄນເບີຣາ ແລະ ຊິດນີ ຈະແດດເປັນບາງສ່ວນ 11 29 24 17 22 ຕາມລຳດັບ ບຣິສເບ ນ ຝົນຊາວເວີໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຫ່າອາດຈະກໍ່ກາງຄືນ 21 31 ດາວິນຈະຕົກຝົນຊາວເວີໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຫ່າອາດພາຍຸ 27 36 ເພີດຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 13 24 ອາດີເລດຈະແດດ 11 24 ໂຮບາດຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 10 19